ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍລົ້ມເຫຼວໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຮ້ອງຂໍຂຶ້ນຄ່າສານ Federal Circuit Court ທີ່ກ່ຽວພັນກັບກໍລະນີຕ່າງໆ ໃນດ້ານການເຂົ້າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄ່າສາ ນນັ້ນທະວີຂຶ້ນເກືອບ 400 ເປີເຊັນພຸ້ນ ອັນໝາຍເຖິງວ່າ ການຂຶ້ນສານນັ້ນບັດນີ້ກຳລັງປະເຊີນກັບຄ່າຕ່າງໆເຖິງ 3,300 ໂດລາ ເລື່ອງນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍອອກສຽງຈັດໃຫ້ມີການຈັດແຈງກວດເບິ່ ງລະບົບການທີ່ຄວບຄຸມການເຂົ້າເມືອງ ຄື Family Migration System ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2020 ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບັນຍັດການຂຶ້ນຄ່າສານ Federal Circuit Court ມາກມາຍ ສຳລັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຍັງປ ະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄ່ານັ້ນທະວີຂຶ້ນຈາກ 690 ໂດລາໄປເປັນ 3,300 ໂດລາ ຄືຂຶ້ນ 2,610 ໂດລາພຸ້ນ ແລະຈຳນວນດັ່ງກ່າວສັກສິດຂຶ້ນມາແຕ່ວັນທີ 1 ມົກກະລາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ການຂຶ້ນ ຄ່ານັ້ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາລະບົບຄວາມເປັນທຳ ຍ້ອນທີ່ມີການຮ້ອງຂໍຕ່າງໆທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ແຕ່ການຕິຕຽນຕ່າງໆໂຕ້ຖຽງການຂຶ້ນຄ່ານັ້ນ ທ່ານ Stirling Griff ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະພາສູງອົດສະຕຣາເ ລຍ ສະເໜີການບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນຄ່ານັ້ນຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ

ການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ກໍລະນີຕ່າງໆຖືກຄວບຄຸມດູແລໄດ້ດີຕື່ມ ແຕ່ມັນແມ່ນພຽງແຕ່ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນຈະດັນການຮ້ອງຂໍໃນດ້ານກົດໝາຍການເຂົ້າເມືອງອອກໄປຈາກລະບົບການ ຍ້ອນການບໍ່ສາມາດທີ່ ຈະຈ່າຍຄ່າໄດ້ ແຕ່ກະທັ້ງມີການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກ Labor Australia Green Australia ແລະ Rex Patrick ແລະ Jacqui Lambie ຂໍ້ສະເໜີບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນຄ່ານັ້ນລົ້ມເຫຼວ

ສານ Federal Circuit Court ໃຫ້ຄວາມປອດໄພທີ່ຈຳເປັນໃນດ້ານກົດໝາຍ ມັນລື້ມເບິ່ງການຊີ້ຂາດທີ່ມາຈາກທາງການພິຈາລະນາເບິ່ງການເຂົ້າເມືອງ ຫຼືການພິຈາລະນາໂດຍໄວເບິ່ງຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຫຼືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງສານ ອຸທອນ Administrative Appeal Tribunal ບົດບາດຂອງສານ Federation Circuit Court

ສານຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ເລື່ອງການແຕກແຍກຈາກຄອບຄົວເປັນບັນຫາທີ່ຈະມີການມອງດູເບິ່ງໂດຍການໄຈ້ເບິ່ງ ຄື Inquiry ເບິ່ງລະບົບການເຂົ້າເ ມືອງອົດສະຕຣາເລຍໂດຍສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ການກວດໄຈ້ເບິ່ງອັນກວ້າງຂວາງນັ້ນຈະຖືກກະທຳຂຶ້ນຜ່ານ Legal and Constitutional Reference Committee ແລະ ຈະເຈາະຈົງໃສ່ວີຊາຊະນິດ Partner Visa ການຊັກຊ້າ ການຮັກບັງຊັງບ່ຽງ ແລະ ເລື່ອ ງລາວທົ່ວໄປໃນໂຄງການການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຄອບຄົວ ຍານາງ Josephine Langbien ເປັນນັກກົດໝາຍຂັ້ນສູງ ຢູ່ທີ່ສູນກາງ Human Rights Center ເວົ້າວ່າ

ມີຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າສອງແສນຄົນລໍຖ້າເອົາ Family Visa ເມື່ອທີ່ການຮ້ອງຂໍເອົາ Partner Visa ຍັງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງຢູ່ເຖິງປະມານ 91,000 ລາຍ ກະຊວງ Home Affairs ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ເວລາການພິຈາລະນາເບິ່ງກ ານຮ້ອງຂໍສາມາດຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຮ່ວມດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງຈຳນວນການຮ້ອງຂໍ ການທີ່ມີຄົນຮ້ອງຂໍຫຼາຍ

I think the COVID-19 pandemic really showed us all how important our connections to our loved ones really are And as Australia looks to move into recovery mode following the pandemic, we have an opportunity to really reform our migration system and build policies that actually prioritize reuniting people with their loved ones. ການກວດໄຈ້ ຄື Inquiry ເບິ່ງນັ້ນເປັນໂອກາດອັນໜຶ່ງທີ່ຈະປະຕິຮູບ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ແນໃສ່ການເຕົ້າໂຮມຄົນ ລະບົບການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເປັນທຳສາມາດມີບົດບາດອັນສຳຄັນຕໍ່ການຟື້ນດີຂຶ້ນ ຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍພົວພັນຕື່ມກັບໂລກນີ້ທັງປວງ ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ